From Washington, this is VOA News. ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກວັນຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews.com ຂ້າພະເຈົ້າ ພຸດທະສອນ ໃນລາຍການຂອງພວກເຮົາສຳລັບມື້ນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບອອສເຕຣເລຍປະກາດປັບປຸງກອງທັບຂອງຕົນ ເປັນຈຳນວນເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາ ຕິດຕາມດ້ວຍລາຍງານ ເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ລາຍການສອນພາສາອັງກິດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ພວກເຮົາຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາສຳລັບວັນພຸດມື້ນີ້ VOA News ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ສະຫະລັດໃຊ້ສິດຍັບຍັ້ງ ແລ ະ ວີ ຫຼື ວີໂຕ້ ຕໍ່ຍັດຕິການຢຸດຍິງໃນກາຊາ ຢູ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວວ່າ ລະບົບສາທາລະນະສຸກຂອງເຂດກາຊາ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະ ແມ່ຂອງທ່ານ ນ າວາລນີ ຂໍຮ້ອງຕໍ່ທ່ານ ປູຕິນ ໃຫ້ປ່ອຍສົບລູກຊາຍຂອງທ່ານນາງ ຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄຊຈະເລີນສຸກ ສະບາຍດີ ພຸດທະສອນ ຂ່າວເດັ່ນຂອງມື້ນີ້ກໍແມ່ນເລື່ອງສົງຄາມອິສ ຣາແອລໃນກາຊາເນາະ ເອີ ເຊິ່ງມື້ຄືນວານນີ້ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ກໍໄດ້ລົງມະຕິກັນໄປແລ້ວເນາະ ຕໍ່ຍັດຕິທີ່ໃຫ້ຢຸດຍິງ ອາ ດ້ານມະນຸດສະທຳ ເຊິ່ງສະເໜີໂດຍ ອາ ປະເທດອາລຈີເຣຍ ນອກ ຈາກນັ້ນ ຍັງມີຂ່າວການເລືອກຕັ້ງສະຫະລັດ ລະຫວ່າງທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ທ່ານ ທຣຳ ນຳ ເຊິ່ງຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວ ທີ 1 ຂອງພວກເຮົາ ກອງທັບຂອງອິສຣາແອລ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີການສູ້ ລົບກັນຢ່າງດຸເດືອດໃນພື້ນທີ່ເມືອງຄານຢູນິສ ຂອງເຂດແຫຼມກາຊາ ໃນຂະນະດຽວກັນ ສະຫະລັດໄດ້ໃຊ້ສິດຍັບຍັ້ງ ຫຼື ວີໂຕ້ ຕໍ່ຍັດຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຍິງດ້ານມະນຸ ດສະທຳໃນທັນທີ ຍົກລະດັບການເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ປະຕິເສດຕໍ່ການບັງຄັບຊາວປາແລັສໄຕນ໌ໃຫ້ຍົກຍ້າຍອອກຈາກພື້ນທີ່ ການຮຽກຮ້ອງໃນທັນທີທັນໃດໃຫ້ຢຸດຍິງໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ປາສະຈາກ ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັງຄັບໃຫ້ກຸ່ມຮາມາສຕ້ອງປ່ອຍຕົວປະກັນທັງຫຼາຍນັ້ນ ຈະບໍ່ນຳມາເຖິງ ສັນຕິພາບທີ່ຍືນຍົງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ ລິນດາ ທອມມັສ ກຣີນຟີລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຍັ ດຕິທີ່ຮ່າງຂຶ້ນມາໂດຍປະເທດອາລຈີເຣຍ ເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ ສະຫະລັດ ອີຈິບ ກາຕາ ແລະ ອິສຣາແອລ ໄດ້ພົວພັນໃນການເຈລະຈາທີ່ລະອຽດອ່ອນ ເພື່ອແນໃສ່ ເລື່ອງການປ່ອຍພວກຕົວປະກັນທັງໝົດ ແລ ະ ຂະຫຍາຍການໂຈະໃນການສູ້ລົບກັນອອກໄປອີກ ແຕ່ຫາກວ່າມັນອາດຈະຂະຫຍາຍການສູ້ລົບລະຫວ່າງກຸ່ມຮາມາສ ແລະ ອິສຣາແອລອອກໄປໄດ້ ຂະຫຍາຍເວລາຂອງການຖືກຈັບເປັນຕົວປະກັນ ຊຶ່ງເປັນ ປະສົບການທີ່ອະດີດຕົວປະກັນຄົນໜຶ່ງໄດ້ພັນລະນາວ່າຄືກັບນະລົກ ແລະ ຂະຫຍາຍ ວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳອັນຮ້າຍແຮງຂອງຊາວປາເລສໄຕນ໌ທີ່ກຳລັງປະເຊີນຢູ່ໃນກາຊາອອກໄປ ທ່ານນາງ ທອມມັສ ກຣີນຟີລ ໄດ້ກ່າວ
ພຸດທະສອນ ອົງການອະນາໄມໂລກເຕືອນວ່າ ລະບົບສາທາລະນະສຸກຂອງເຂດກາຊາແມ່ນຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ອັນຕະລາຍ ໃນຂະນະທີ່ສະຖານທີ່ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບຕ່າງໆໃນທົ່ວດິນແດນປາເລສ ໄຕນ໌ທີ່ຖືກປິດລ້ອມດັ່ງກ່າວ ຢຸດເຮັດວຽກ ຖືກຫ້າມເຂົ້າຫາຫຼາຍຂຶ້ນ ວັດສະດຸການແພດຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ແລະ ການຕັດໃນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ສຳຄັນອື່ນໆສຳລັບຄົນໄຂ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ໂຮງໝໍນາເຊີຂອ ງເຂດກາຊາໃນເມືອງຄານຢູນິສ ບ່ອນທີ່ການປະຕິບັດການທາງທະຫານຂອງອິສຣາແອລກຳລັງດຳເນີນຢູ່ນັ້ນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີການເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ອົງການອະນາໄມໂລກ ພ້ອ ມກັບຫ້ອງການປະສານງານບັນຫາມະນຸດສະທຳຂອງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື OCHA ແລະ ສະມາຄົມວົງເດືອນແດງປາເລສໄຕນ໌ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ດຳເນີນພາລະກິດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຢູ່ສະຖານທີ່ການແພດ ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອນຳເອົານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ສຳພາລະທີ່ສຳຄັນອື່ນໆເຂົ້າໄປ ແລະ ອົບພະຍົບຄົນໄຂ້ທີ່ຢູ່ໃນອັນຕະລາຍອອກມາຈາກສະຖານທີ່ນັ້ນ ອົງ ໂຄສົກອົງການອະນາໄມໂລກ ທ່ານ ຕາຣິກ ຈາຊາເຣວິກ ໄ ດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການຂົນສົ່ງຄົນໄຂ້ແມ່ນຖືກຮຽກຮ້ອງໂດຍພະນັກງານໂຮງໝໍ ຫຼັງຈາກສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຮັດວຽກໄດ້ ລຸນຫຼັງການບຸກກວດຄົ້ນໂດຍທະຫານໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ ຫຼັງຈາກການປິດລ້ອມເປັນອາທິດ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຄົນໄຂ້ທີ່ອ່ອນແອ ແລະ ຊຸດໂຊມ ແມ່ນຖືກຂົນສົ່ງອອກຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ດຳເນີນຢູ່ໃກ້ກັບຂະບວນລົດຊ່ວຍເຫຼືອ ສະພາບຖະໜົນໄດ້ຂັດຂວາງລົດໂຮງໝໍທີ່ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງວ່ອງໄວ ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງຄົນໄຂ້ມີຄວາມສ່ຽງຂຶ້ນຕື່ມ ທ່ານ ຣິກ ພີເພີຄອນ ທູດພິເສດຂອງການອະນາໄມໂລກສຳລັບດິນແດນປາເລສໄຕນ໌ທີ່ຖືກຍຶດຄອງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນທີມການ ແພດນັ້ນກ່າວວ່າ ພາລະກິດ 3 ວັນນັ້ນແມ່ນບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນທຸກດ້ານ ຍ້ອນເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຢູ່ອ້ອມບໍລິເວນຕຶກ ໄຊຈະເລີນສຸກ
ແມ່ຂອງຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຣັດເຊຍ ທ່ານ ອາເລັກເຊ ນາວານີ ໄດ້ຂໍຮ້ອງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃຫ້ສົ່ງມອບສົບລູກຊາຍຂອງທ່ານນາງ ເມື່ອ ເພື່ອທີ່ຈະນຳໄປຝັງຢ່າງມີສັກສີ ທ່າ ນນາງ ລິວມີລາ ນາວານາຢາ ໃນຊຸດສີດຳ ໄດ້ປາກົດຕົວຢູ່ໃນວິດີໂອຢູ່ດ້ານນອກຂອງອານາຄົມ ອານານິຄົມຄຸກນັກໂທດອາຍາອາກຕິກ ທີ່ປິດລ້ອມດ້ວຍໜາມໝາກຈັບ ບ່ອນທີ່ລູກຊາຍຂອງທ່ານນາງໄວ 47 ປີ ໄດ້ເ ສຍຊີວິດໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້ ເປັນມື້ທີ 5 ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຫັນລາວ ທ່ານນາງ ນາວາວນາຢາ ໄດ້ກ່າວໃນວິດີໂອ ທ່ານນາງກ່າວອີກວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ປ່ອຍສົບຂອງລູກຊາຍໃຫ້ຂ້ອຍ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ບອກ ຂ້ອຍເລີຍວ່າລາວຢູ່ໃສ ຂ້າພະເຈົ້າຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວໃນວິດີໂອທີ່ໄດ້ຖືກນຳລົງສື່ສັງຄົມໂດຍທີມງານຂອງທ່ານນາວານີ ທ່ານນາງເວົ້າອີກວ່າ ການແກ້ໄຂຂອງເລື່ອງນີ້ຂຶ້ນຢູ່ ກັບທ່ານຄົນດຽວ ໃຫ້ຂ້ອຍເຫັນລູກຊາຍຂອງຂ້ອຍຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຂ້ອຍຮຽກຮ້ອງວ່າໃຫ້ມອບສົບຂອງອາເລັກເຊໃນທັນທີ ເພື່ອຂ້ອຍຈະສາມາດຝັງລາວຄືກັບມະນຸດຄົນໜຶ່ງ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກວັນຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຂອງເຮົາຕໍ່ ກອງທັບຂອງຢູເຄຣນໄດ້ລາຍງານໃນວັນພຸ ດມື້ນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ທຳການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນ 19 ລຳ ແລະ ລູກສອນໄຟຫຼາຍລູກ ກອງທັບອາກາດຢູເຄຣນໄດ້ກ່າວວ່າ ລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງປະເທດ ໄດ້ຍິງໂດຣນ 13 ຈາກ 19 ລຳຕົກ ພ້ອມກັບໜຶ່ງໃ ນລູກສອນໄຟ 6 ລູກ ໂດຣນຫຼາຍລຳຖືກສະກັດກັ້ນຢູ່ທ້ອງຟ້າຂອງພາກພື້ນຄາກິບ ດນີໂປຣເປຕຣອຟ ຊາໂປຣີເຊຍ ແລະ ໂດເນັດສ໌ ທ່ານເຊີຮີ ລີແຊັກ ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນດນີໂປຣເປຕຣອຟ ກ່າວໃນ Telegram ວ່າ ໂດຣນຖືກ ຍິງຕົກໃນສອງເມືອງຕ່າງກັນ ແລະ ການລະດົມຍິງຂອງຣັດເຊຍຍັງໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ທ່ານລີແຊັກໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີລາຍງານກ່ຽວກັບການບາດເຈັບ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່າ ນລອຍ ອອສຕິນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຢູເຄຣນ ທ່ານຣັສເຕັມ ອູເມຣອຟ ໄດ້ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆໃນສະໜາມລົບຜ່ານທາງໂທລະສັບ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ ອີງຕາມກາ ນກ່າວຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ຮອງໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ທ່ານນາງຊາບຣີນາ ຊິງ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບໜຶ່ງວ່າ ລັດຖະມົນຕີອອສຕິນໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມ ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງພັນທະມິດຂອງ ພວກເຮົາ ທີ່ມີປະມານ 50 ປະເທດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ ເພື່ອສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ການບຸກລຸກເຮັດສົງຄາມເຕັມອັດຕາຂອງຣັດເຊຍໄດ້ຫຍັບໃກ້ເຂົ້າປີທີສອງ ໄຊຈະເລີນສຸກ ສານຂອງຣັດເຊຍກ່າວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານເອແວນ ເກີສໂກວິດ ຈະຖືກຄຸມຂັງກ່ອນການດຳເນີນຄະດີຕໍ່ໄປ ຈົນຮອດວັນທີ 30 ມີນາ ສານໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການຂໍອຸທອນໃນການຕັດສິນກ່ອນໜ້ານີ້ ທີ່ຈະຕໍ່ອາຍຸໃນການຄຸມ ຄຸມຂັງ ຂອງນັກຂ່າວໜັງສືພິມ Wall Street Journal ອອກໄປຕື່ມຈົນຮອດວັນດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານປະເຊີນໜ້າກັບຂໍ້ຫາຈາລະກຳ ທ່ານເກີສໂກວິດ ແລະ ໜັງສືພິມ Wall Street Journal ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ ຣັດເຊຍບໍ່ໄດ້ສະໜອງຫຼັກຖ ານໃດໆ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂໍ້ຫາທີ່ວ່ານີ້ ສ່ວນທາງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກໍໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານເກີສໂກວິດໄດ້ຖືກຄຸມຂັງດ້ວຍຄວາມຜິດພາດ ທ່ານເກີສໂກວິດ ອາຍຸ 30 ປີ ໄດ້ຖືກຈັບໃນຂະນະທີ່ພ ວມເດີນທາງໄປລາຍງານຂ່າວທີ່ເມືອງເຢກາເຕີຣິນເບີກ ໃນເດືອນມີນາປີ 2023 ນອກນັ້ນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ສື່ມວນຊົນຂອງຣັດເຊຍຍັງລາຍງານວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ເມືອງກາເຕີຣິນເບີກ ໄດ້ຈັບແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງ ທີ່ຖືສອງສັນຊາດ ສະຫະລັດກັບຣັດເຊຍ ໂດຍກ່າວຫາວ່ານາງໄດ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ພຸດທະສອນ ຄະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກຳລັງຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ການແບ່ງແຍກທາງເພດເປັນອາຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດ ຕ້ານມະນຸດຊາດ ໂດຍເນັ້ນຢ້ຳເຖິງການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຢ່າງຮຸນແຮງ ພາຍໃຕ້ກ ານປົກຄອງ ເຊັ່ນ ກຸ່ມຕາລີບານໃນອັບການິສຖານ ກຸ່ມນັກຊ່ຽວຊານ 5 ປະເທດຈາກສະຫະລັດ ຈີນ ເມັກຊິໂກ ອູການດາ ແລະ ເຊີເບຍ ທີ່ຂຶ້ນກັບອົງການສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ການ ຮັບຮູ້ນີ້ແມ່ນເກີນກຳນົດມາດົນແລ້ວ ການແບ່ງແຍກທາງເພດບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງທິດສະດີ ຫຼື ໂຄງສ້າງທາງດ້ານກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ອັນແທ້ຈິງ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງທີ່ເກີ ດຂຶ້ນແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງນັບລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງເປັນຄວາມຈິງທີ່ໃນປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ມີການກຳນົດຢ່າງຊັດເຈນຢູ່ໃນກົດໝາຍສາກົນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວໃນຖະແຫຼງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດສະບັບ ໜຶ່ງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ດຶງຄວາມສົນໃຈທີ່ ໄປທີ່ອັບການິສຖານວ່າເປັນຕົວຢ່າງທີ່ຊັດເຈນ ໂດຍອ້າງວ່າລັດຖະບານຕາລີບານໄດ້ຈັດຕັ້ງລະບົບການຈຳແນກ ການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫງ ແລະ ການຄ ອບງຳບົດບາດຍິງຊາຍ ໄຊຈະເລີນສຸກ ຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດປີ 2024 ຈະເປັນການແຂ່ງຂັນຄືນໃນປີ 2020 ລະຫວ່າງທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໂດຍຜູ້ມີສິດລົງຄະແນນສຽງຈະທຳການເລືອກເອົາຜູ້ທີ່ຈະເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸສູງສຸດຂອງປະເທດ ຄືທ່ານ ໄບເດັນ ຫຼື ປະທານາທິບໍດີອາຍຸສູງສຸດອັນດັບສອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຄືທ່ານ ທຣຳ ຜູ້ມີສິດ ລົງຄະແນນສຽງຫຼາຍຄົນພາກັນບໍ່ພໍໃຈກັບໂຕເລືອກດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງ ABC News Ipsos ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ພົບວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນ 59 ເປີເຊັນຄິດວ່າ ຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ທັງສອງທ່ານມີອາຍຸເກີນກວ່ າທີ່ຈະຮັບໃຊ້ອີກສະໄໝໜຶ່ງ ທ່ານ Charles Bullock ນັກລັດຖະສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Georgia ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ ທຸກໆການສະແດງອອກເບິ່ງຄືວ່າຊາວອາເມຣິກັນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ລໍຖ້າການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ຄືນໃໝ່ ຖ້າຝ່າຍໃດໜຶ່ງສາ ມາດນຳສະເໜີບຸກຄົນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີອາຍຸທີ່ຍັງໜຸ່ມກວ່ານີ້ ຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງນັ້ນຈະຊະນະແບບສະບາຍ ພຸດທະສອນ ກອງປະຊຸມລະດັບສູງລະຫວ່າງຫົວ ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຈີນ ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ອຳນວຍໃຫ້ວໍຊິງຕັນ ຕັ້ງຄວາມໄວ້ວ່າ ການເຈລະຈາກັນໃນຮອບນີ້ ອາດຈະນຳໄປສູ່ການສິ້ນສຸດລົງໃນການລັ່ງໄຫຼຂອງຢາເສບຕິດ ເຊັ່ນ ຢາເຟັ ນຕານິວ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງ ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ ອາເລຮານໂດຣ ມາຢໍກາສ ໄດ້ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີຮັກສາຄວາມປອດ ຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອ ງຈີນ ທ່ານ ຫວັງ ຊ່ຽວຮອງ ທີ່ນະຄອນວຽນນາ ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອເຈລະຈາຫາລືທີ່ແນໃສ່ເພື່ອຢັບຢັ້ງການແຜ່ລະບາດຂອງຢາເຟັນຕານິວ ແລະ ສານເຄມີທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອຜະລິດຢາເສບຕິດ ສານສັງເ ຄາະຮ້າຍແຮງດັ່ງກ່າວ ຖະແຫຼງການຂອງສະຫະລັດກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ສ້າງສັນ ນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕາມຂ່າວ ພາກທີ 2 ໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກວັນຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ອອສເຕຣເລຍ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄ ດ້ປະກາດການປັບປຸງກອງທັບເຮືອຂອງຕົນ ເປັນຈຳນວນເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງກ່າວວ່າ ການປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເປັນການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນດ້ານຍຸດທະສາດການເມືອງ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຟິວ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ ເຊິ່ງທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ Richard Marles ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການປັບປຸງດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ກອງທັບເຮືອມີກຳປັ່ນລົບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ນັບແຕ່ສົງຄາມໂລ ກຄັ້ງທີ 2 ເປັນຕົ້ນມາ ເຊິ່ງມູນຄ່າໂດຍລວມຂອງແຜນການໄລຍະ 10 ປີຕໍ່ໜ້າ ຄາດວ່າຈະສູງເຖິງ 35.25 ຕື້ໂດລາ ການປັບປຸງກອງທັບເຮືອໃໝ່ຂອງອອສເຕຣເລຍ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະເພີ່ມກຳປັ່ນລົບຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 2 ເທົ່ າ ເຊິ່ງນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການປະຕິຮູບດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫ້ກອງທັບກະກຽມການປະທະກັນດ້ວຍອາວຸດ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢູ່ໃນພາກພື້ນອິນໂດປາຊີຟິກ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະບາຍໃຈທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວ ງແຄນເບີຣາ ກ່ຽວກັບຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງທະຫານ ແລະ ເຂດນ້ຳແດນດິນຂອງຈີນ ພາຍໃຕ້ແຜນການຂອງອອສເຕຣເລຍ ຈະມີກຳປັ່ນລົບຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍລວມຊະນິດໃໝ່ຮອດ 11 ລຳ ແລະ ຂະບວນເຮື ອລົບທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ທີ່ສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ຈາກໄລຍະໄກ ໂດຍບໍ່ມີທະຫານຢູ່ເທິງເຮືອ ການທົບທວນໃນປີແລ້ວນີ້ພົບວ່າ ກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອອສເຕຣເລຍ ບໍ່ແທດເ ໝາະກັບຈຸດປະສົງອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ກອງທັບເຮືອຈຳເປັນຕ້ອງປະສົມປະສານກັບຍຸດທະສາດຂອງເຮືອລົບຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກຳປັ່ນລົບຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ພົນເຮືອໂທ ມາກ ຮາມມອນ ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບເຮື ອອອສເຕຣເລຍ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ນະຄອນຊິດນີ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ແຜນການໃໝ່ຈະສ້າງກຳລັງສູ້ລົບໃນແນວໜ້າໃຫ້ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ ທີ່ປະເທດຂອງພວກເຮົາເຄີຍເຫັນມາໃນຫຼາຍລຸ້ນຄົນ Against the backdrop of increasing geostrategic uncertainty this is ພົນເຮືອໂທ ມາກ ຮາມມອນ ກ່າວວ່າ ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນການດຳເນີນງານທາງຍຸດທະສາດການເມືອງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ນີ້ແມ່ນຜົນຂອງການລົງທຶນໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ລັ ດຖະບານແຄນເບີຣາ ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຂະຫຍາຍກຳປັ່ນລົບຂອງອອສເຕຣເລຍ ຈາກ 11 ລຳ ມາເປັນ 26 ລຳ ໃນທ້າຍຊຸມປີ 2040 ທ່ານ Marcus Hellyer ຫົວໜ້າການຄົ້ນຄວ້າຢູ່ທີ່ສະຖາບັນວິເຄາະຍຸດທະສາດຂອງອອສເຕຣເລຍ ຫຼື Strategic Analysis Australia ເຊິ່ງເປັນສະຖາບັນທີ່ປຶກສາດ້ານການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດ ກ່າວຕໍ່ສະຖານີໂທລະພາບຂອງອອສເຕຣເລຍວ່າ ແຜນການໃໝ່ຈະຕ່າວປີ້ນການປະລະດ້ານກອງທັບເຮືອມາເປັນເວ ລາຫຼາຍປີ ເຊິ່ງທ່ານກ່າວວ່າ It's really important because I don't want to get too melodramatic but we ມັນມີຄວາມສຳຄັນແທ້ໆ ເນື່ອງຈາກຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກສົ່ງສຽງດັງເກີນໄປ ແຕ່ພວກເຮົາມີຄວາມສ່ຽງ ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ມີກອງທັບເຮືອ ຝູງໄກ່ໄດ້ກັບມາບ້າ ນເຮືອນ ເພື່ອຢັ່ງຮາກໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ຈາກເວລາຫຼາຍກວ່າທົດສະວັດຂອງການຕັດສິນໃຈທີ່ຂີ້ຮ້າຍ ລະຫວ່າງບັນດາລັດຖະບານຊຸດກ່ອນໆ ແລະບັນດາຜູ້ນຳຂັ້ນສູງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ດັ່ງນັ້ນ ລະຫວ່ າງ 2 ຢ່າງນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕົກຢູ່ສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງ ອອສເຕຣເລຍຍັງໄດ້ເລັ່ງຜັກດັນແຜນການທີ່ຈະໄດ້ຮັບກຳປັ່ນດຳນ້ຳພະລັງງານນິວເຄລຍ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ AUKUS ກັບສະຫະລັດ ແລະອັງກິ ດ ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການເອົາທ່າທີແບບຮຸກຮານຂອງຈີນເພີ່ມຂຶ້ນ ເປັນແຮງຈູງໃຈທີ່ສຳຄັນຕໍ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງຂໍ້ຕົກລົງ 3 ຝ່າຍ AUKUS ແຕ່ຈີນໄດ້ກ່າວຫາ 3 ປະເທດວ່າ ມີແນວຄິດຂອງສົງຄາມເຢັນ ໂດຍກ່າ ວວ່າ ພັນທະມິດເຫຼົ່ານີ້ກຳລັງກ້າວເດີນໄປໃນເສັ້ນທາງທີ່ຜິດພາດ ແລະເປັນອັນຕະລາຍ ທິບສຸດາ VOA
ປະຊາຊົນລາວຍັງຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຄ່າຄອງຊີບສູງຕໍ່ໄປ ເພາະວ່າການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າແພງຂຶ້ນ ແລະຄ່າເງິນກີບກໍຍັງຄົງສືບຕໍ່ຜັນຜວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອ ງ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ນັກທຸລະກິດໃນສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວເປີດເຜີຍວ່າ ການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວໃນປີ 2023 ມີມູນຄ່າລວມ 13,007.4 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ໃ ນນີ້ແບ່ງເປັນການສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປຕ່າງປະເທດໃນມູນຄ່າລວມ 6,071.8 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ແລະນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດໃນມູນຄ່າລວມ 6,935.6 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວຍັງຕ້ອງປະເຊີ ນກັບການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ 863.8 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ໂດຍການຄ້າດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ຄິດລວມການສົ່ງອອກກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວໄປຕ່າງປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າລວມເຖິງ 2,300 ລ້ານດ ອນລາສະຫະລັດແຕ່ຢ່າງໃດ ເນື່ອງຈາກເປັນລາຍໄດ້ທີ່ບັນດາບໍລິສັດຜູ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນລາວນັ້ນ ຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ເພື່ອການຊຳລະໜີ້ເງິນກູ້ຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫຼັກ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ມີການໂອນລາຍ ຮັບດັ່ງກ່າວເຂົ້າມາໃນລະບົບທະນາຄານທຸລະກິດໃນລາວແຕ່ຢ່າງໃດ ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຄ່າເງິນກີບຍັງສືບຕໍ່ຜັນຜວນອີກດ້ວຍ ເພາະວ່າສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈະຕ້ອງຊຳລ ະລາຄາດ້ວຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເງິນບາດ ແລະດອນລາສະຫະລັດນັ້ນ ກໍຄືເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ພາກທຸລະກິດການຄ້າໃນລາວຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ ເມື່ອສົມທົບກັບການທີ່ລາວຂາດ ດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດດ້ວຍແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງເຖິງ 20.8% ແລະ 22.7% ທຽບໃສ່ດອນລາສະຫະລັດ ແລະເງິນບາດຕາມລຳດັບ ຊຶ່ງການແກ້ບັນຫາກໍມີພຽງການເພີ່ມມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າຈາ ກລາວໄປຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະການຜະລິດສິນຄ້າໃນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າກະສິກຳນັ້ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ດັ່ ງທີ່ທ່ານ ຄຳເຈນ ວົງໂພສີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການແລະ ການລົງທຶນໄດ້ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ຂອດຈໍລະຈອນການຂົນສົ່ງສະບຽງອາຫານທີ່ຜະລິດໄດ້ພາຍໃນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຍັງບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງ ມີຕົ້ນທຶນສູງ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນຳເຂົ້າຈາກເພື່ອນບ້ານ ມູນຄ່າການສົ່ງອອກພືດ ແລະ ສັດທີ່ສຳເລັດການເຈລະຈາເປີດຕະຫຼາດແລ້ວ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກການສົ່ງເສີມ ແລະ ຈັດຕັ້ງການຜະລິດຂະ ໜາດໃຫຍ່ເປັນຟາມ ຢູ່ໃນໄລຍະຂັ້ນຕົ້ນ ອີກດ້ານໜຶ່ງ ພືດຈຳນວນໜຶ່ງກໍຍັງບໍ່ທັນສາມາດເປີດຕະຫຼາດ ຍ້ອນກ່ຽວພັນເຖິງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ທັງນີ້ ໂດຍສິນຄ້າທີ່ລາວນຳເຂົ້າ ແລະ ຕ້ອງຊຳລະລາຄ າດ້ວຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຄິດເປັນມູນຄ່າສູງສຸດ ປະກອບມີ 10 ລາຍການສິນຄ້າດ້ວຍກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟນັ້ນ ຄິດເປັນສັດສ່ວນເຖິງ 20 ເປີເຊັນ ຂອງມູນຄ່າການນຳເຂົ້າສິນຄ້າທັງໝົດ ຕິດຕ າມດ້ວຍອຸປະກອນເຄື່ອງຈັກ ຍານພາຫະນະ ເຍື່ອໄມ້ ເສດເຈ້ຍ ແກ້ວປະເສີດ ເຄື່ອງດື່ມ ເຫຼັກ ນ້ຳຕານ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຜະລິດດ້ວຍພລາສຕິກ ຕາມລຳດັບ ໂດຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວກໍໄດ້ແກ້ບັນ ຫາເງິນເຟີ້ ດ້ວຍການອອກພັນທະບັດເປັນສະກຸນເງິນກີບເຖິງ 5 ຄັ້ງໃນປີ 2023 ທີ່ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວສາມາດຄວບຄຸມປະລິມານເງິນກີບ ໃນຕະຫຼາດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ການທີ່ລາວຍັງຕ້ອງນຳເຂົ້າ ສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕ້ອງຊຳລະລາຄາດ້ວຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການອອກພັນທະບັດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າລົດລົງແຕ່ຢ່າງໃດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບກ ານທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ ພວກເຮົາຈະສຸມໃສ່ສືບຕໍ່ປະ ສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຳນົດໂຄງສ້າງລາຄາສິນຄ້າທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ລາຄາສົມເຫດສົມຜົນ ພ້ອມທັງຕິດຕາມການເໜັງຕີງລາຄາ ແລະ ໃຊ້ມາດຕະ ການຕໍ່ການຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຈະປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຳນົດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍກາ ນເງິນທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຫຼຸດ ຜ່ອນອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພວກເຮົາກໍເຮັດ ແຕ່ບໍ່ທັນໄດ້ຫຼາຍ ທັງນີ້ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນລາວໄດ້ປັ ບຕົວລົດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກໍຄືຈາກລະດັບສູງສຸດທີ່ 41.26 ເປີເຊັນ ເມື່ອເດືອນກຸມພາ ປີ 2023 ລົງມາຢູ່ທີ່ລະດັບ 24.44 ເປີເຊັນ ເມື່ອເດືອນມັງກອນ 2024 ນັ້ນ ກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລະດັບຄ່າຄອງຊີບໃນລາວລົດລົງແຕ່ຢ່າງໃດ ຊຶ່ງ ເຫັນ ໄດ້ຈາກດັດຊະນີລາຄາສິນຄ້າຍັງປັບຕົວສູງຂຶ້ນເກີນກວ່າ 200 ເປີເຊັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນດ້ານການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ທີ່ປັບຕົວສູງຂຶ້ນ 232.48 ເປີເຊັນ ຕາມດ້ວຍອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໝວດຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ໝວດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ໂຮງແຮມ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆນັ້ນ ລ້ວນແຕ່ປັບຕົວສູງຂຶ້ນເກີນກວ່າ 200 ເປີເຊັນ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ

No, Dan, I'm not talking about me. I'm talking about our show.
What's different?
Katie is pinch hitting for Ashley as host. But I am wearing a new shirt.
A pinch hitter replaces another player at bat during a critical point in a baseball game. But it also means to substitute for someone, especially in an emergency. You can pinch hit for someone in your personal life or at work. Welcome to English in a minute.

ທ່ານສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ແທນໃຜຄົນໜຶ່ງໃນຊີວິດສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ຫຼື ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ
ບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມື້ອື່ນພວກເຮົາຈະມີລາຍງານພິເສດກ່ຽວກັບວັນຄົບຮອບ 62 ປີຂອງວິທະຍຸສຽງອາເມລິກາ ຫຼື VOA ພາກພາສາລາວ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພ າກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກວັນຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ
ໄຕ້ຫວັນກ່າວວ່າ ເຮືອທ່ອງທ່ຽວລຳໜຶ່ງຈາກເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງນັ້ນ ຖືກ ໄດ້ຖືກຂຶ້ນໄປກວດຄົ້ນໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຍາມຝັ່ງຂອງຈີນ ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງໄຕ້ຫວັນກ່າວວ່າ ເຮືອ ເຮືອດັ່ງກ່າວບັນທຸກຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ພະນັກງານທັງໝົດ 34 ຄົນ ໄດ້ຖືກຂຶ້ນໄປກວດຄົ້ນເປັນເວລາ 30 ກວ່ານາທີ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເດີນທາງໄປທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ໃກ້ໆກັບໝູ່ເກາະຄິນເໝິນ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເມືອງເຊຍເໝິນ ນອກຊາ ຍຝັ່ງທາງພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ແຕ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງໄຕ້ຫວັນ ທ່ານ ກວນ ບີລິງ ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການດ້ານມະຫາສະໝຸດຂອງໄຕ້ຫວັນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງໄ ທເປວ່າ ການກະທຳຂອງຈີນໄດ້ທຳລາຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ສ້າງຄວາມຕົກໃຈ ແລະ ໄດ້ຂັດແຍ້ງຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງປະຊາຊົນທັງສອງຝັ່ງ ຂອງຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ທີ່ມີຄວາມກວ້າງ 160 ກິໂ ລແມັດ ແລະ ເປັນເສັ້ນທາງນ້ຳທີ່ແບ່ງຈີນກັບໄຕ້ຫວັນ ເຫດການໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ ມີຂຶ້ນສອງມື້ ຫຼັງຈາກຊາວປະມົງຈີນສອງຄົນຈົມນ້ຳເສຍຊີວິດ ລຸນຫຼັງເຮືອຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຫຼົ້ມ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຫຼົບໜີກາ ນໄລ່ຈັບຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງໄຕ້ຫວັນ ຫຼັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເຂດນ່ານນ້ຳ ທີ່ເປັນເຂດຫວງຫ້າມຂອງເກາະຄິນເມນ ສ່ວນຊາວປະມົງອີກສອງຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຮືອ ແມ່ນຖືກກັກໂຕໄວ້ ເພື່ອເປັນການຕອ ບໂຕ້ ຈີນປະກາດໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ວ່າ ຈະເພີ່ມທະວີການລາດຕະເວນຍາມຝັ່ງ ໃນເຂດນ່ານນ້ຳນອກໝູ່ເກາະຄິນເມນ ພຸດທະສອນ ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການພົວພັນທາງການທູດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ຂອງໂຊ ລກັບຮາວານາ ແມ່ນເປັນຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງການທູດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ເຊິ່ງເບິ່ງວ່າຄິວບາເປັນປະເທດອ້າຍນ້ອງ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ມີການພົວພັນກັບການທູດກັບຄິວບານັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1960 ແລະ ຄິວບາຍັງມີສະຖາ ນທູດຢູ່ພຽງຢາງ ເກົາຫຼີໃຕ້ບໍ່ໄດ້ມີການພົວພັນທາງການທູດກັບຄິວບາມາເປັນເວລາ 65 ປີແລ້ວ ແຕ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນໄດ້ເຫັນດີກັບຄິວບາໃນການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທ າງການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເມື່ອຜູ້ຕາງໜ້າປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດຂອງທັງສອງປະເທດໄດ້ພົບປະກັນຢູ່ທີ່ນິວຢອກ ໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ ເກົາຫຼີເໜືອບໍ່ໄດ້ອອກມາຖະແຫຼງການຕໍ່ສາທາລະນະ ກ່ຽວກັບ ສາຍພົວພັນທາງການທູດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກັບຄິວບາ ທ່ານ Evans Revere ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີປະສົບການຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການເຈລະຈາກັບເກົາຫຼີເໜືອ ກ່າວວ່າ ການສ້າງສາຍພົວພັນທ າງການທູດຢ່າງເຕັມຮູບແບບກັບເກົາຫຼີເໜືອ ຖືວ່າເປັນຄວາມພ່າຍແພ້ທາງຈິດຕະວິທະຍາ ຈົບຂ່າວ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າ ພຸດທະສອນ ພ້ອມດ້ວຍ ໄພສານ ຜູ້ກຳກັບລາຍການ ແລະ ຄະນະສະຖານີວິ ທະຍຸ ວີໂອເອ ຂໍອຳລາທ່ານໄປກ່ອນໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແລະ ຈະກັບຄືນມາພົບກັບທ່ານອີກມື້ອື່ນ ເວລາ 7 ໂມງເຄິ່ງ ຫາ 8 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດ ແລະ ທ່ານສາມາດຮັບຟັງໄດ້ເ ຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews.com ພົບກັນໃໝ່ໃນມື້ອື່ນ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທ່ານຈົ່ງມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ລາຕີສະຫວັດ